ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍສຳເລັດປະດິດສ້າງຢາຂ້າພະຍາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໂຄວິດ-19 ແລ້ວ ສາດສະດາຈານ ເດວິດ ມໍຣິສ ແລະ ຄະນະນັກວິທະຍາສາດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ University of New South Wales ໃນນະຄອນຊິດນີ ລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຫາກໍສຳເລັດເຮັດຢາລະລາຍຂ້າພະຍາດໂຄໂຣນາໄວຣັສສຳເລັດແລ້ວ ແລະ ກຳລັງນຳເອົາມັນໄປທົດລອງກັບມະນຸດຢູ່ ເພື່ອຄວາມແນ່ອົກແນ່ໃຈ ແລະ ໝັ້ນໃຈ ຢານັ້ນແມ່ນຖອດເອົ າທາດໂບຣແມັກໃນໝາກນັດທຳມະດາມາເປັນຢາສະເປເພື່ອສີດເຂົ້າຮູດັງ ໄວຣັສໂຄວິດ-19 ບຸກລຸກຄົນເຮົາໂດຍການເຂົ້າປາກ ເຂົ້າຄໍ ເຂົ້າຮູດັງ ແລະ ເຂົ້າຕາ ລົງໄປທຳລາຍປອດ ໂບຣແມັກເປັນຢາທີ່ໃຊ້ເ ພື່ອປິ່ນປົວມະເຮັງ ໃນການທົດລອງຢາດັ່ງກ່າວມາແລ້ວ ປາກົດວ່າມັນລະລາຍໂປຣຕີນຂອງໂຄໂຣນາໄວຣັສໄດ້ ເຮັດໃຫ້ມັນລະລາຍຕາຍ ຄະນະນັກວິທະຍາສາດອົດສະເຕຣລຽນນັ້ນເຊື່ອວ່າ ຢານັ້ນຈະຊົດ ຊ່ວຍປາບປາມທຳລາຍໂຄໂຣນາໄວຣັສ ໂຄວິດ-19